ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ໂດນັລ ທຣຳ ແລະ ໂຈ ບິເດັນ ແຂ່ງຂັນກັນເອົາຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາຢູ່ຕໍ່ໄປ ແຕ່ ໂດນັລ ທຣຳ ເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ໂຈ ບິເດັນ ຍັງ ປອດໄພຢູ່ ຄົນວິກຕໍເຣຍຖືກຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃຫ້ເຄົາລົບນັບຖືກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເມື່ອທີ່ອຸນຫະພູມໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ອຸ່ນຂຶ້ນ Rafael ແລະ Dominic Thiem ກ້າວຂຶ້ນຂັ້ນຕໍ່ໄປຂອງ French Open ແລ້ວ ຂ່າວທົ່ວໄປ ໂ ຈ ບິເດັນ ຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຈິລ ບິເດັນ ພັນລະຍາຂອງທ່ານ ເດີນໜ້າໃນການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂັ້ນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກກວດເຫັນວ່າ

ແນ່ແທ້ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຍາະເຍີ້ຍທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ໃນກ່ອນນີ້ ໂດນັລ ທຣຳ ເຍາະເຍີ້ຍ ໂຈ ບິເດັນ ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ ໂດນັລ ທຣຳ ເວົ້າວ່າໂຄວິດ-19 ບໍ່ບຸກລຸກໄປ ທຳນຽບຂາວເວົ້າວ່າ ໂດນັລ ທຣ ຳ ອິດເມື່ອຍ ແລະ ຖືກປິ່ນປົວໂດຍຢູກຢາຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເປັນລະບົບການປ້ອງກັນໄວ້ ວ່າຊັ້ນ ທາງການສາທາລະນະສຸກລັດວິກຕໍເຣຍຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນໃນລັດ ວິກຕໍເຣຍຈົ່ງເຄົາລົບນັບຖືກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເມື່ອທີ່ອຸນຫະພູມໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ອຸ່ນຂຶ້ນ ນີ້ຖືກຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອອກມາເມື່ອທີ່ທີວີຖ່າຍທອດໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ເຫັນຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ນັບເປັນ ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນເຕົ້າໂຮມກັນຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຫາດຊາຍທະເລ St Kilda ຂອງນະຄອນແມລເບີນ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ບໍ່ຢູ່ຫ່າງກັນ 1 ແມັດເຄິ່ງ ໃນວານນີ້ວິກຕໍເຣຍມີຄົນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ອີກ 2 ຄົນ ດານຽນ ແອນດຣູ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດວິກຕໍເຣຍເວົ້າວ່າ ແນວໂນ້ມການເປັນໂຄວິດ-19 ມຸ່ງຕ່ຳລົງ ແຕ່ກໍຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ອຸດສາຫະກຳການກໍ່ສ້າງບ້ານເຮືອນເພື່ອ ຢູ່ກິນຈະຖືກຄ້ຳຈູນໂດຍການຕໍ່ຍາວອອກໂຄງການ First Home Buyer Loan ຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ການຕໍ່ຍາວອອກນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງບ້ານເຮືອນ 10 ພັນຫຼັງ ຈະໄດ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງກາ ນດັ່ງກ່າວເພື່ອບ້ານເຮືອນຫຼັງໃໝ່ອ່ຽມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍມີເງິນມັດຈຳ 5 ເປີເຊັນ ໂຄງການນັ້ນຈະມີໄວ້ບໍລິການຈາກແຕ່ວັນທີ 6 ຕຸລາ 2020 ຮອດ 30 ມິຖຸນາ ປີໜ້າ 2021 ຍານາງ ເມີເຄລ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປ ະເທດເຢຍລະມັນເວົ້າວ່າ ຍັງເຈລະຈາກັນບໍ່ໄດ້ເທື່ອກ່ຽວກັບ Brexit ໃນເມື່ອທີ່ການເຈລະຈາກັນລະຫວ່າງສະມາຊິກສະຫະພັນຢູໂຣບນັ້ນຈະຈົບສິ້ນລົງໄປຢູ່ Brexit ແມ່ນທີ່ປະເທດອັງກິດຈະບໍ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສ ະຫະພັນຢູໂຣບຕໍ່ໄປອີກ ຍານາງ ເມີເຄລ ເວົ້າວ່າ ຍານາງຍັງມອງເບິ່ງໄປແງ່ທີ່ຈົບດີຢູ່ ທີ່ການເຈລະຈາກັນຈະເຈລະຈາກັນໄດ້ ສຳລັບຄວາມສຳພັນໃນດ້ານເສດຖະກິດພາຍຫຼັງ Brexit ທີ່ຈະມີຂຶ້ນກ່ອນໜ້າທ້າຍປີ ນີ້ David Frost ຜູ້ນຳການເຈລະຈາ Brexit ຂອງປະເທດອັງກິດ ລາຍງານວ່າເມື່ອທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຢູ່ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນຍັງມີຢູ່ລະຫວ່າງສອງກ້ຳສອງຝ່າຍນັ້ນ Harvey Weinstein ອະດີດຜູ້ສ້າງພາບພະຍົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຖືກໃສ່ ຄະດີກ່ຽວກັບເພດສຳພັນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 6 ຄະດີ ກ່ຽວກັບການບຸກລຸກເພດສຳພັນ ໂດຍກຳລັງຢູ່ທີ່ລອສແອນເຈລິສ ອາຍາການໃຫຍ່ຂອງເມືອງລອສແອນເຈລິສ ເວົ້າວ່າ ຄະດີຕ່າງໆນັ້ນມີຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍສ ອງຄົນພົວພັນນຳ ແລະເປັນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເມື່ອ 10 ປີມາແລ້ວ ໃນຕົ້ນປີນີ້ ຮາເວຖືກຕັດສິນຊີ້ຂາດມີຄວາມຜິດກັບຄະດີຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບເພດສຳພັນຢູ່ທີ່ນິວຢອກ ແລະຕິດໂທດຢູ່ໃນຄຸກນິວຢອກ 23 ປີ ຄົນບຸລຸດ 16 ຄົນຖືກຈັບໃນການປະທ້ວງໃນຄືນແລ້ວນີ້ ການປະທ້ວງນັ້ນແມ່ນເພື່ອຈະລຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ ວັນປະຊາມະຕິກ່ຽວກັບເອກະລາດຂອງຄັບຕາແລນ ກ່ອນນີ້ ການປະທ້ວງນັ້ນໃຫຍ່ໂຕ ແຕ່ງວດນີ້ ຄືໃນວັນທີ 1 ຕຸລ າແລ້ວນີ້ ມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມນັບເປັນຫຼາຍຮ້ອຍ ຜູ້ປະທ້ວງກ່າວຫາວ່າທາງການຄັບຕາແລນ ລົ້ມເຫຼວໃນການເຮັດໃຫ້ມີເອກະລາດອອກຈາກປະເທດສະເປນໄດ້ ປະຊາມະຕິໃນປີ 2017 ເຮັດໃຫ້ສະເປນມີວິກິດການ ເມືອງຂຶ້ນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ອາມາເນຍ ເວົ້າວ່າ ຕົນຕຽມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຈລະຈາສັນຕິພາບກັນກັບອາເຊີບາຊານ ຜ່ານ OSCE ຢູ່ທີ່ຢູໂຣບ ນີ້ ຖືກປະກາດອອກມາເມື່ອທີ່ທະຫານຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນສູນເສຍຊີວິດໄປໃນກ ານຕໍ່ສູ້ກັນກັບກຳລັງອາເຊີບາຊານ ການຕໍ່ສູ້ກັນນີ້ນັ້ນເກີດຂຶ້ນໃນຕົ້ນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໃນເຂດນາໂກໂນຄາຣາບັກ ສະຫະປະຊາຊາດຖືວ່ານາໂກໂນຄາຣາບັກເປັນຂອງອາເຊີບາຊານ ແຕ່ຖືກຄວບຄຸມຢູ່ໂດ ຍຊາວຄຣິດສະຕຽນທີ່ເປັນຄົນອາມາເນຍ ບັດນີ້ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃໝ່ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍສາມາດໄດ້ຮັບການຄ້ຳຈູນໃນດ້ານປະສາດ ຈາກຄົນທີ່ປາກເວົ້າພາສາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ຫຼືເ ຄົາລົບນັບຖືສາສະໜາອັນດຽວກັນກັບພວກເຂົາເຈົ້າ ຄົນທີ່ຕ້ອງການການຄ້ຳຈູນໃນດ້ານປະສາດ ບັດນີ້ສາມາດຢືດຍື້ເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນຜ່ານອອນລາຍຄື HeartChat ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ໃນກິດຈະການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນເອົາຄົນຈາກນານາວັດທະນະທຳ ແລະນານາພາສາເຂົ້າໃສ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທີ່ຖືກຕ້ອງກັບວັດທະນະທຳປະເພນີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຄົນໃນໂລກນີ້ທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອເຖິງຫຼາ ຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນກຳລັງຖືກກິນແຮງງານ ແລະເປັນລູກທາດໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ຄົນທ້ອງຖິ່ນອົດສະຕຣາເລຍທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການກັບກະເສດ ການກໍ່ສ້າງ ແລະການຊື້ຂາຍ ເປັນພວກທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອທີ່ຈະ ຖືກກິນແຮງງານຢູ່ໃນປະເທດນີ້ ຄົນທີ່ຕໍ່ສູ້ການເປັນລູກທາດເວົ້າວ່າ ມັນມີການຍົກເວັ້ນໄວ້ໃນອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ກິດຈະການອັນບໍ່ແພງ ແລະສິນຄ້າອັນມີລາຄາຖືກ ຄວນມີໄວ້ບໍລິການຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປ ະເທດນີ້ Dr Stephen Morse ເປັນຜູ້ກຳເນີດ ແລະກໍເປັນ CEO ຂອງ Unchained ເວົ້າວ່າ ຜູ້ບໍລິໂພກຕ້ອງລະແວງສົງໄສກ່ຽວກັບຄວາມເຫັນນັ້ນ Jacqui Lambie ສະມາຊິກສະພາສູງອົດສະຕຣາເລຍທີ່ບໍ່ສະກັດຢູ່ໃນພັກໃດໆ ເວົ້າວ່າ ຕົນ ຈະອອກສຽງຄັ ດຄ້ານຕ້ານກົດໝາຍການຕ້ອງຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ມືຖືຢູ່ໃນສູນກັກຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຍານາງເວົ້າວ່າ ສາທາລະນະຊົນທີ່ຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຍານາງຄັດຄ້ານນັ້ນ 96 ເປີເຊັນຂອງຄົນ 100,000 ຄົນ ທີ່ຖືກຄົ້ນຄວ້າອອກສຽງ No ຄືຄັດຄ້ານ ການຕ້ອງຫ້າມນັ້ນ ກິລາຕີເທນນິສ French Open ຣາຟາເອລ ນາດາລ ທີ່ເປັນແຊັມຢູ່ ແລະ ໂດມິນິກ ຕຽມ ຂອງປະເທດອົດສະເຕຣຍ ກ້າວເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ນາດາລ ເປັນ ແຊັມເທນນິສໄດ້ເຖິງ 12 ຄັ້ງ ເອົາຊະນະ ທຣາວາກາເລຍ ໄດ້ສຳເລັດໃນ straight set ຕຽມ ຂອງປະເທດອົດສະເຕຣຍນັ້ນ ຊະນະ ຣູດ ໄດ້ສຳເລັດດ້ວຍ ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະເຕຣເລຍ ເທົ່າກັນກັບ 72 ເຊັນສະຫະລັດອາ ເມລິກາ 0.61 ຢູໂຣ 4.86 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,609.39 ດົງຫວຽດນາມ 2,929.26 ລຽນຂະເໝນ 22.60 ບາດໄທ 6,596.20 ກີບລາວ ດິນຟ້າອາກາດສຳລັບມື້ອື່ນ Melbourne ຈະຕົກຝົນໂຣນໃນບັ້ນທ້າຍ ລົມຈະຄາຍລົງ 17 27 Canberra ແລະ Sydney ຈະແດດ 9 26 14 27 ຕາມລະດັບ Brisbane ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 17 27 Darwin ຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 24 34 Perth ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 7 21